ປະຊາກອນສະຫະລັດທັງໝົດ ປະກອບມີຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍໃນຈຳນວນສະເລ່ຍ 6 ເປີເຊັນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປຸ້ມລຸມກັນຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງມີຄ ວາມເປັນຫ່ວງນຳກັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄົນເຂົ້າເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ປະເທດຊາດບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະມີຂຶ້ນອີກບໍ່ດົນ ນີ້ ແມ່ນຈະອອກມາໃນຮູບໃດນັ້ນ Mike Sullivan ນັກຂ່າວວີໂອເອ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຊານຟຣານຊິດສະໂກຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ເພື່ອຊອກຫາຄຳຕອບສຳລັບຄຳຖາມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກຈະນຳເອົາມາ ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ປະເພນີຂອງຊາວເອເຊຍແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຊີວາຢູ່ໃນນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຊາວອົບພະຍົບຍັງຮັກສາໄວ້ມູນເຊື້ອຂອງພວກເພິ່ນ ແລະ ພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນມາທ່າມ ກາງສອງວັດທະນະທຳ

ພວກເຮົາຈະນຳເຂົ້າເປັນກຸ່ມດຽວກັນບໍ່ ແລະ ພວກເຮົາຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜືນແຜ່ນຜ້າວັດທະນະທຳຂອງອາເມລິກາບໍ່ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເກົາຫຼີຈະພາກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທັງສອງມູນເຊື້ອຂອ ງພວກເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນຢູ່ໃນເຂດໄຊງ່ອນນ້ອຍ ຫຼື Little Saigon ຂອງນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະພາກັນເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນຂອງຈີນ ກັບເລື່ອງຄວາມກັງວົນປະຈຳວັນຢູ່ໃນປ ະຊາຄົມເອເຊຍ ຫຼື Asia Mix She can find job and how to be self sufficient and to start your family. ທ່ານຟີລິບ ຫງວຽນ ຢູ່ທີ່ສູນປະຊາຄົມເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຫາວຽກເຮັດງານທຳຈັ່ງໃດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈະກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ແນວໃດ ແລະ ຈ ະສ້າງຄອບຄົວວິທີໃດ ໃນຂະນະທີ່ພວກມີສິດອອກສຽງຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າຈະເລືອກຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຜູ້ໃດນັ້ນ ບັນຫາເສດຖະກິດຈະເປັນນ້ຳໜັກແຮງຖ່ວງເພື່ອການຕັດສິນໃຈ ຄ່າເຊົ່າເຮືອນກຳລັງ ສູງຂຶ້ນຫຼາຍຢູ່ທີ່ນີ້ ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໃຫຍ່ ພວກຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຟີລິບປິນ ແນມເບິ່ງປະເທດບ້ານເກີດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍຕາເບື້ອງໜຶ່ງ ແລະ ຕາອີກເບື້ອງໜຶ່ງແມ່ນ ເບິ່ງສະພາບການໃນປະເທດໃໝ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ We're seeing San Francisco, Seattle, New York, uh, everywhere the, the rent is going up and up. ທ່ານນາງແອນເຈລິກາ ຄາບານດີ ຜູ້ກຳກັບນຳຊຸມຊົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຟີລິບປິນກ່າວວ່າ ພວກເຮົາກຳລັງເຫັນນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ຊີແອດເທິລ ນິວຢອກ ທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ ຄ່າເຊົ່າເຮືອນແມ່ນສູງຂຶ້ນ ແລະ ສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ແຕ່ລາຍໄດ້ຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນເລີຍ ພວກອົບພະຍົບຈາກມຽນມາແມ່ນກຳລັງຮຽນເອົາທັກສະດ້ານພາສາ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຽມພ້ອມທີ່ຈະເສັງເອົາສັນຊາດ ຊາວອາ ເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍຈະພາກັນອຽງໄປທາງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຫຼາຍຄົນຢູ່ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກກ່າວວ່າ ປະສົບປະການດ້ານການເມືອງເປັນໃຈກາງຂອງບັນຫາ The reason I want to vote for Clinton is she used to be first lady, she's a former secretary of state. ທ່ານ ຈໍ ໂຮ ອົບພະຍົບຊາວມຽນມາ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງເລືອກເອົາທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ເຫດຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກປ່ອນບັ ດເອົາທ່ານນາງ ຄລິນຕັນ ກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານນາງເຄີຍໄດ້ເປັນສະຕີໝາຍເລກໜຶ່ງ ທ່ານນາງເປັນອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານນາງມີປະສົບປະການ ສ່ວນທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເປັນນາຍທຶນ ທ່ານເປັນ ຄົນອວດເກັ່ງ

ພວກເຂົາເຈົ້າອ່ານໜັງສືພິມຂອງຫວຽດນາມ ພວກເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຂ່າວຂອງຫວຽດນາມ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈສະພາບການລວມເລີຍ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່ າງຫ້າວຫັນໃນລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເລືອກເອົາຈຸດຢືນໃດໜຶ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ Yeah, I've actually been registering my own friends. So, oh, yeah. ທ່ານນາງ ເມຣີ ໂຣເຄ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ແມ່ນ ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລົງທະບຽນພວກເພື່ອນໆຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໄປປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ ເ ຊັ່ນດຽວກັນກັບຊາວອາເມລິກັນຄົນອື່ນໆ ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວເອເຊຍຢູ່ໃນນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ ແມ່ນກຳລັງຊັ່ງຊາເບິ່ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກເອົາຜູ້ໃດ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA